एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनलक्षणस्य योगस्य दुःखसम्पाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवन् तत्प्राप्त्युपायम् अर्जुन उवाच योऽयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम् न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिम् स्थिराम् यः अयम् योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे मधुसूदन एतस्य योगस्य अहम् न पश्यामि न उपलभे चञ्चलत्वात् मनसः किम् स्थिराम् अचलाम् स्थितिम् प्रसिद्धम् एतत्